SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ Facebook ຄົນອັຟການິສຖານບາງຈຳພວກມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ກຳລັງຕຽມເນື້ອຕຽມໂຕຈະບິນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົນອັຟການິສຖານຫຼາຍຫົວ 10 ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດກ ານໃຫ້ແກ່ກຳລັງທະຫານອົດສະຕຣາເລຍໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ຖືກບອກໃຫ້ຕຽມເນື້ອຕຽມໂຕສຳລັບການຈະສຸກເສີນຂຶ້ນຍົນບິນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ພະລາຍການພາສາດາຣີຂອງສະຖາ ນີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໄດ້ໂອ້ລົມກັນເປັນສະເພາະກັບຄົນອັຟການິສຖານ ທີ່ເວົ້າວ່າຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງໄພ ແຕ່ບັດນີ້ໄດ້ຮັບສິດເສລີພາບປົບຫຼົບໜີ ຈາກກາ ນປາບປາມທຳຮ້າຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຫ່ວງໃຍນຳ ການຕໍ່ສູ້ກັນຍາວນານໃນເສິກສົງຄາມອັຟການິສຖານ ດັນໃຫ້ກຳລັງທະຫານອົດສະຕຣາເລຍໃນປະເທດອັຟການິສຖານປະຕິບັດພາລະຢ່າງສຸດສີໄມ້ສີມື ກ ຳລັງທະຫານອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ອີງໃສ່ນາຍແປພາສາ ເພື່ອເປັນການຄ້ຳຈູນພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ຄົນອັຟການິສຖານເວົ້າວ່າ ການທີ່ທະຫານອົດສະຕຣາເລຍກຳລັງຈະຖອນໂຕອອກໄປຈາກປ ະເທດອັຟການິສຖານ ບັດນີ້ຊີ້ແຈງວ່າມັນເປັນການຄ້ຳປະກັນການຕາຍແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານ ເກລນ ໂຄໂລເມັດສ໌ ອະດີດທະຫານອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖ ານເຖິງສອງງວດ

ພິຈາລະນາເບິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວເອົາພວກເຂົາເຈົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນວີຊາມະນຸດສະທຳ ພວກເຮົາຕ້ອງກະທຳດັ່ງນີ້ ນະບັດນີ້ ທ່ານ ໂຄໂລເມັດສ໌ ບອກເຕືອນກ່ຽວກັບການນາບຂູ່ຂອງ ແທລີບານ ທີ່ທະວີຂຶ້ນ ທີ່ອາດຈະລ້າງແຄ້ນ ໃສ່ຄົນທີ່ສຸດຊ່ວຍຄົນທີ່ຮຽກວ່າ infidels ຄືຄົນທີ່ບໍ່ເຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາອິດສະລາມ ການປິດສະຖານທູດອົດສະຕຣາເລຍໃນນະຄອນຫຼວງຄາບູລຂອງປະເທດອັຟການິສຖ ານເປັນເວລາຊົ່ວຄາວ ກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕື່ມອີກຂັດຂວາງ ການທີ່ຄົນອັຟການິສຖານນັ້ນ ຈະຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບັດນີ້ ນາຍຍາມ ແລະ ຜູ້ຮັບວຽກງານທີ່ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນກໍຕົກຢູ່ ໃນໄພອັນຕະລາຍອັນຮ້າຍແຮງ ອະດີດນາຍພົນເຮືອເອກ ຄຣິສ ແບຣີ ແລະ ບຸກຄົນຂັ້ນສູງຂອງກອງທັບອົດສະຕຣາເລຍ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກະທຳພຶດຕິການອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ແລະ ກໍຊີ້ບ ອກໃຫ້ເຫັນສຳພັນທະມິດຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ດັ່ງປະເທດອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກຳລັງພິຈາລະນາສຸກເສີນຄົນອັຟການິສຖານ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະ ຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງ ແອນໂທນີ ບລິງເກນ ເລຂາທິການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊີ້ແຈງວ່າ We are looking very actively at every possible contingency to make sure uh, that we can uh, accommodate and care for those who are seeking to help us. ພວກທ່ານມອງເບິ່ງຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ວິທີການທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າພວກທີ່ທ່ານຈະສາມາດຮັບເອົາ ແລະ ດູແລຜູ້ທີ່ຊ່ວຍສະຫະລັດ ແລະ ຢາກໜີອອກໄປຈາກອັຟການິສະຖານ ບັດນີ້ມີຄວາມຫ ວັງສຳລັບຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ກອງທັບອົດສະຕຣາລີ

ໃນໂອກາດຄັ້ງກ່ອນ ແຕ່ວ່າ We have done this before safely um, and we will be able to do it again, but it would be very unhelpful for me to elaborate any further on that issue. ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງແຈບທີ່ສຸດ ເມື່ອທີ່ສະຖານະພາບ ສະຖານະການໃນປະເທດອັຟການິສະຖານ ເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນໄປຢູ່ເລື້ອຍໆ ພະລາຍການພາສາດາຣີຂອງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສ ຽງ SBS Radio ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ສາມາດເປີດເຜີຍວ່າ ຄົນອັຟການິສະຖານຫຼາຍຫົວສິບ ຖືກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວີຊາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຖືກຮັບຮູ້ແລ້ວ ຄົນອັຟການທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູ ນນັ້ນ ມີຄວາມຢ້ານກົວຕ່າງໆກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຢ່າໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ We are faced with a threat, we cannot live, and they think that we are the same as foreigners and they say it is permitted to kill the people who work for foreigners. ພວກທ່ານປະສົບກັບການນາບຂູ່ ພວກທ່ານມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ພວກເຂົາຄິດວ່າພວກທ່ານ ຄືກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ ການຂ້າຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດເປັນສິ່ງທີ່ຖື ກອະນຸຍາດ ໂດຍການໃຫ້ວາຈາອອກມາຈາກປະເທດອັຟການິສະຖານ ຄົນອີກຜູ້ໜຶ່ງສະເຫຼີມສະຫຼອງເສລີພາບທີ່ຈະມີນັ້ນ Imagine about the time when you release a bird from a cage. When I heard the flight will be between the 20th and the 30th of June, I felt a sense of freedom. ໃຫ້ນຶກຄິດເບິ່ງກ່ຽວກັບເວລາທີ່ເຮົາປ່ອຍນົກອອກຈາກກົງ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນວ່າການບິນຈະແມ່ນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ແລະ 30 ມິຖຸນາ ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີເສລີພາບ ກຳລັງທະຫານ ອົດສະເຕຣເລຍຈະຖອນຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກປະເທດອັຟການິສະຖານ ໃນເດືອນກັນຍາປີນີ້ 2021 SBS News ຖືກບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ການມີຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບສະຖານະການຄວາມປອດໄພໃນປະເທດອັຟການິ ສະຖານ ແປວ່າຄົນທີ່ຮ້ອງຂໍເພື່ອປົບຫຼົບໜີພາຍຫຼັງທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການກັບອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນວ່າຖືກມອງເບິ່ງເປັນກໍລະນີອັນສູງສົ່ງ ເຖິງເດືອນນີ້ຄົນອັຟການິສະຖານ 90 ຄົນ ໄດ້ຮັບວີຊາມະນຸດສະຍະທຳ ເພື່ອມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແຕ່ມັນຍັງມີຄົນຫຼາຍຮ້ອຍທີ່ຍັງລໍຄອຍເອົາວີຊາຢູ່ ອີງຕາມປະຫວັດສາດລາວເຮົາ ນີ້ເປັນສິ່ງເດຈາວູ ວ່າທໍ້ ຄືວ່າມົ້ງລາວທີ່ຮັບໃຊ້ຄອມມູນິດໃນລາວກອງກັນຢູ່ໃນລາວດັ່ ງເດີມ ອັນວ່າມົ້ງລາວທີ່ຮັບໃຊ້ສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ກອງກັນຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ພຸດ SBS Radio ລາວ